ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ເດີນທາງມຸ່ງໜ້າໄປບຣາຊິລ ເພື່ອກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G20 ແລະ ການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ລູອິສ ອິນາຊິ ໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜູ້ນຳຂອງບຣາຊິລທີ່ມີຫົວຄິດແບບອິດສະຫຼະ ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອລຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ຈຳນວນທີ່ສູງຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາເລສໄຕ ນ໌ຖືກຂ້າຕາຍ ທ່ານມີຄວາມເຫັນທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຕອນໄປຢ້ຽມຢາມເອທິໂອເປຍ ທ່ານ ລູອິສ ອິນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ປະທານາທິບໍດີຂອງບຣາຊິລ ກ່າວໃນພາສາປອກຕຸຍການວ່າ
ທ່ານເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນແຫຼມກາຊາ ບໍ່ແມ່ນສົງຄາມ ມັນເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ມັນບໍ່ແມ່ນສົງຄາມລະຫວ່າງທະຫານສູ້ກັບທະຫານ ມັນແມ່ນສົງຄາມລະຫວ່າງກອງທັບທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມເປັນຢ່ າງສູງ ກັບພວກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂຄສົກຂອງກະຊວງ ທ່ານ ແມທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ບໍ່ເຫັນດີນຳຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ລູ ລາ ທ່ານ ແມທິວ ກ່າວວ່າ We have been quite clear um uh that we do not believe uh ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາສະແດງອອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ທີ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນກາຊາ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນຫ າຂັດແຍ່ງສິ້ນສຸດລົງໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ່ມຂຶ້ນໃນແບບທີ່ຍືນຍົງ ແກ່ພວກພົນລະເຮືອນໃນກາຊາ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນດີນຳຄວາມເ ຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ນັກຊ່ຽວຊານທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານ ລູລາ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆ ໄດ້ຍິນໄປທົ່ວ ເຊິ່ງປະເທດຂອງທ່ານມີອິດທິພົນພຽງເລັກນ້ອຍ ທ່ານ ຣູເບັນສ໌ ບາໂບຊາ ອະ ດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງບຣາຊິລປະຈຳສະຫະລັດ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ໃນພາສາອັງກິດວ່າ He tried to punch above its weight trying to
ທ່ານເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ພະຍາຍາມຕ່ອຍເກີນນ້ຳໜັກຂອງຕົນ ເພື່ອພະຍາຍາມມີອິດທິພົນຕໍ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ສົງຄາມໃນກາຊາ ແລະ ມັນມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍ ພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບວ່າ ບຣາຊິລໃນແງ່ຂອງນະໂ ຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບໍ່ມີອຳນາດ ບໍ່ມີກຳລັງທີ່ຈະແຊກແຊງໃນບໍລິເວນນີ້ ໃນກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາມີອຳນາດໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ໃນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອ າຫານ ໃນການຊື້ຂາຍພະລັງງານ ພວກເຮົາຄວນສຸມໃສ່ບໍລິເວນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານບາໂບຊາ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຫດໃດທ່ານລູລາ ມິດງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອ ນບ້ານ ເຊັ່ນເວເນຊູເອລາ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງທ່ານບລິງເກັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມ G20 ໃນນະຄອນຣີໂອ ເດີ ຈາເນໂຣ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມອາເຈນຕີນາຂອງທ່ານ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ລັດຖະບານຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກັສ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນທັດສະນະທີ່ແຕ ກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການກັກຂັງທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ເສລີ ແລະເປັນທ ຳໃນປີນີ້ ໜຶ່ງວັນກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G20 ນັ້ນ ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງບຣາຊິລໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ່ງທັງຫຼາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບຂອງສົງຄາມເຢັ ນ ແລະວ່າບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບົບສາກົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ່ງໃໝ່ ໃນອາເຈນຕີນາ ທ່ານບລິງເກັນຈະຈັດການເຈລະຈາກັບທ່ານຮາເວຍ ມີເລ ປະທານາທິບໍ ດີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເວົ້າກົງໄປກົງມາ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນອິດສະຣາເອວຢ່າງຈິງຈັງ ໄຊ ຈະເລີນສຸກ VOA